ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຄໍເລສເຕີຣໍເປັນສານຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ ແຕ່ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຄໍເລສເຕີຣໍກາຍເປັນຕົວທຳລາຍທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ສານທີ່ຈຳເປັນນີ້ເປັນຕົວສ້າງຮໍໂມນທາ ງເພດ ຊ່ວຍເສີມສ້າງກະດູກໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ຍັງປັບລະດັບການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕຶງຄຽດຂອງຮ່າງກາຍອີກດ້ວຍ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ຊ້ຳພັດເປັນໂຕຂັດຂວາງໃນການໄຫຼວຽນຂອງອອກຊີເຈນໃ ນຮ່າງກາຍ ແລະ ຍັງທຳລາຍອະໄວຍະວະ ແລະ ກ້າມຊີ້ນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຊີວິດນຳອີກ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຄໍເລສເຕີຣໍຈຶ່ງເປັນທັງສານທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ໃຫ້ໂທດແກ່ຮ່າງກາຍໃນເວລາດຽວກັນ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ເຮົາຈະຂາດຄໍເລສເຕີຣໍບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຖ້າມີຫຼາຍເກີນໄປ ກໍຈະເປັນໂທດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍໃນເລືອດຈະເປັນສິ່ງຊີ້ບອກວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນຈະເປັນໂລກຫົວໃຈ ຫຼື ບໍ່ ຄົນທີ່ມີລະດັບ ຄໍເລສເຕີຣໍສູງກວ່າ 260 ມິນລີ ເປີເຊັນ ມີໂອກາດເປັນໂລກຫົວໃຈສູງກວ່າຄົນທີ່ມີຄໍເລສເຕີຣໍພຽງ 200 ມິນລີກຣາມເປີເຊັນ 4 ເທົ່າ ມີຄົນພຽງຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງພັນທຸກຳ ຖ່າຍທອດລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍໂດຍທຳມະຊ າດ ສ່ວນລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍສູງເກີດຈາກການກິນອາຫານ ແລະ ພາຍໃນເວລາບໍ່ເທົ່າໃດສັບປະດາກໍສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ ຄໍເລສເຕີຣໍທີ່ໄປເກາະຕິດຢູ່ຕາມຫຼອດເລືອດຫຼໍ່ລ້ຽງຫົວໃຈ ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືອດແ ຂງ ແລະ ຕີບເຂົ້າເທື່ອລະໜ້ອຍ ດົນໄປ ຄໍເລສເຕີຣໍ ແລະ ໄຂມັນຈະໄປປິດຕັນເສັ້ນເລືອດ ກ້ອນໄຂມັນນີ້ເກີດຂຶ້ນເພາະບໍລິເວນນັ້ນຂອງເສັ້ນເລືອດເກີດມີການເສຍຫາຍ ຮ່າງກາຍຈະເຮັດໜ້າທີ່ສ້ອມແຊມຄືກັ ນກັບການຈອດຢາງລົດຕ່າງໆ ເມື່ອດົນໆໄປ ຈຸດທີ່ມີການສ້ອມແຊມນັ້ນຈະເກີດເປັນກ້ອນໄຂມັນຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດບໍ່ສະດວກ ແລະ ອາດຈະປິດຕັນໄດ້ ລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍ 160 ມິນລີກຣາມເປີເ ຊັນ ຈະຊ່ວຍຮັກສາເສັ້ນເລືອດທີ່ຫາກໍເສື່ອມໂຊມໄປໃຫ້ເຊົາໄວຂຶ້ນ ແລະ ບາດແຜກໍຈະຫຼຸດລົງ ແຕ່ຖ້າລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍສູງກວ່າ 200 ມິນລີກຣາມເປີເຊັນ ຈະເກີດມີຄໍເລສເຕີຣໍທີ່ເອີ້ນວ່າ LDL ເກາະຕິດຕາມຜະໜັ ງເສັ້ນເລືອດໄດ້ງ່າຍ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດນັ້ນແຂງໂຕ ແຄບລົງ ແລະ ມີກ້ອນໄຂມັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັນໄດ້ ທາງວົງການແພດເພິ່ນພົບວ່າລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍ ເປັນສິ່ງທຳນວາຍບອກລ່ວງໜ້າທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸ ດຂອງກ້ອນໄຂມັນທີ່ໄປປິດຕັນເສັ້ນເລືອດ ຈາກການສຶກສາພົບວ່າຄົນທະວີບອື່ນໆທີ່ອົບພະຍົບໄປຢູ່ໃນປະເທດຕາເວັນຕົກ ກິນອາຫານຄືກັບຄົນໃນປະເທດນັ້ນ ຈຶ່ງພາໃຫ້ມີລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍສູງເທົ່າທຽມກັ ນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຕັບຂອງຄົນເຮົາມີໜ້າທີ່ຜະລິດຄໍເລສເຕີຣໍອອກມາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ ແຕ່ຖ້າເຮົາກິນອາຫານທີ່ມີຄໍເລສເຕີຣໍເຂົ້າໄປ ຈະເປັນບັນຫາຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້ ທ່ານອາດຈະຖາມຂ້າພະ ເຈົ້າວ່າ ອາຫານຈຳພວກໃດມີຄໍເລສເຕີຣໍ ກໍຄືຈຳພວກທີ່ໄດ້ມາຈາກຊີ້ນສັດ ສ່ວນອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກພືດບໍ່ມີຄໍເລສເຕີຣໍ ຕົວຢ່າງ ຕັບ 100 ກຣາມ ມີຄໍເລສເຕີຣໍ 370 ມິນລີກຣາມ ໄຂ່ແດງ 100 ກຣາມ ມີຄໍເລສເຕີຣໍ 220 ມິນ ລີກຣາມ ເພາະສະນັ້ນ ຖ້າທ່ານໄປຊື້ອາຫານມາບໍລິໂພກ ມາປຸງແຕ່ງ ຢ່າລືມກວດເບິ່ງຂໍ້ແນະນຳທີ່ຕິດຢູ່ຂ້າງຖົງ ຂ້າງພາຊະນະບັນຈຸຕ່າງໆຂອງອາຫານ ຂໍ້ແນະນຳເຫຼົ່ານັ້ນຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບຸໄວ້ວ່າ ຄໍເລ ສເຕີຣໍນັ້ນມີຫຼາຍປານໃດ ສຳລັບນ້ຳມັນໝາກພ້າວ ຫຼື ນ້ຳມັນປາມ ເປັນນ້ຳມັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄໍເລສເຕີຣໍສູງຂຶ້ນ ເພາະນ້ຳມັນເຫຼົ່ານີ້ຈະໄປກະຕຸ້ນການຫຼັ່ງຂອງຄໍເລສເຕີຣໍຈາກຕັບ ທ່ານຜູ້ຟັງ ລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍທີ່ຕ່ ຳກວ່າ 160 ມິນລີກຣາມເປີເຊັນ ຄືລະດັບທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດພາວະເສັ້ນເລືອດຕີບຕັນໄດ້ ການກວດຈະເຮັດໄດ້ວິທີດຽວ ກໍຄືໄປເຈາະເລືອດທີ່ໂຮງໝໍເທົ່ານັ້ນ ວິທີຫຼຸດຄໍເລສເຕີຣໍມີດັ່ງນີ້ ຫຼຸດອາຫານທີ່ມີໄຂ ມັນອີ່ມຕົວຈາກສັດ ນ້ຳມັນໝາກພ້າວ ນ້ຳມັນປາມ ເນີຍ ຫຼຸດນ້ຳໜັກໂຕທີ່ເກີນມາດຕະຖານລົງ ຈາກນັ້ນກິນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍສູງ ຈຳພວກຜັກສົດ ໝາກໄມ້ສົດ ເຂົ້າກ້ອງ ຫຼື ເຂົ້າຈ້າວສີນ້ຳຕານ ເປັນຕົ້ນ ໝັ່ນອອກກ ຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ຢ່າງນ້ອຍອາທິດໜຶ່ງ 3 ວັນ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກ ແລະ ຄໍເລສເຕີຣໍໄດ້

lao@awr.org lao@awr.org
ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ ເປັນເວລາທີ່ທ່ານຜູ້ຟັງລໍຄອຍ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີເພງເພື່ອຊີວິດທີ່ມ່ວນຊື່ນ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ບົດເພງທີ່ມ່ວນ ແລະ ໜ້າສະອອນໃຈນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງແກ່ ທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເພງຊີວິດຄຣິສຕຽນຈະໃຫ້ແງ່ຄວາມຄິດໃນການດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ນຳ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານໄດ້ເລີຍ

ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ພົບກັນອີກແລ້ວ ໃນລາຍການຂໍ້ຄິດປະຈຳວັນ ກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ມື້ນີ້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍນຳເອົາເລື່ອງລາວຊີວິດ ການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງພຣະເຢຊູ ໃນການຮັກສາໂລກຂອງປະຊາຊົ ນມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ຄັ້ງນີ້ພຣະເຢຊູຊົງຮັກສາໂລກໃຫ້ແກ່ທາດຂອງນາຍທະຫານ ຊຶ່ງເປັນທະຫານໂຣມັນ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງລາວໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເມື່ອພຣະເຢຊູສະເດັດເຂົ້າໄປຢູ່ໃນ ເມືອງຄາເປນາອຸມນັ້ນ ມີນາຍຮ້ອຍຄົນໜຶ່ງມາອ້ອນວອນພຣະອົງວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຄົນໃຊ້ຂອງຂ້າພຣະອົງ ເຂົາເປັນງ່ອຍຢູ່ທີ່ບ້ານ ທົນທຸກທໍລະມານມາຢ່າງຍິ່ງ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງຊົງຕັດກັບເຂົາວ່າ ເຮົາຈ ະໄປຮັກສາເຂົາໃຫ້ຫາຍ ນາຍຮ້ອຍຄົນນັ້ນທູນພຣະອົງວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ້າພຣະອົງເປັນຄົນທີ່ບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະຮັບພຣະອົງສະເດັດເຂົ້າໄປໃນຊາຍຄາຂອງຂ້າພຣະອົງໄດ້ ຂໍພຽງພຣະອົງຕັດສັ່ງເທົ່າ ນັ້ນ ຂ້າທາດຂອງຂ້າພຣະອົງກໍຈະຫາຍໂລກນັ້ນທັນທີ ເພາະວ່າຂ້າພຣະອົງຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ກໍມີທະຫານຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຂອງຂ້າພຣະອົງອີກ ຂ້າພຣະອົງຈະບອກແກ່ຄົນຄົນນີ້ວ່າໄປ ເຂົາກໍໄປ ບອ ກແກ່ຄົນຄົນນັ້ນວ່າມາ ເຂົາກໍມາ ແລະ ບອກທາດຂອງຂ້າພຣະອົງວ່າ ຈົ່ງເຮັດແນວນີ້ ເຂົາກໍເຮັດແນວນີ້ ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນ ກໍປະຫຼາດພຣະໄທຢ່າງໜັກໜາ ຈຶ່ງຊົງກ່າວກັບບັນດາຄົນທີ່ຕິດຕາມພຣ ະອົງວ່າ ເຮົາບອກຄວາມຈິງແກ່ທ່ານທັງຫຼາຍວ່າ ເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັນໃຜ ທີ່ມີສັດທາ ແລະ ມີຄວາມເຫຼື້ອມໃສເຖິງຂະໜາດນີ້ ແມ້ກະທັ້ງຄົນຢູ່ໃນປະເທດອິດສະຣາເອວ ກ່ອນອື່ນໃຫ້ເຮົາມາຮູ້ຈັກກັບນາຍຮ້ອຍໂຣ ມັນຄົນນີ້ກ່ອນເບິ່ງວ່າ ເຂົາເປັນຊາວຕ່າງຊາດທີ່ມາປົກຄອງປະເທດອິດສະຣາເອວ ເຂົາມີອາວຸດ ມີອຳນາດ ມີສັກສີ ເປັນຄົນໂຣມັນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດມະຫາອຳນາດໃນສະໄໝນັ້ນ ເປັນເຈົ້າເປັນນາຍຂອງຄົ ນອິດສະຣາເອນ ເຂົາສາມາດສັ່ງໃຫ້ຄົນໃຊ້ໄປເຊີນພຣະເຢຊູມາທີ່ບ້ານກໍໄດ້ ແຕ່ນາຍຮ້ອຍຄົນນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືຍົດຖືກຽດແບບນັ້ນ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຄົນໃຊ້ຂອງເຂົາ ຫຼືວ່າທາດຂອງເຂົາ ກໍບໍ່ມີອີ່ຫຍັງເລີຍທີ່ຈະມີຄ່າສຳລັ ບເຂົາ ໃນສະໄໝນັ້ນ ທາດກໍບໍ່ຖືວ່າເປັນຄົນ ໃຜຈະຂ້າ ຫຼືຈະທຳຮ້າຍແນວໃດ ຈະຂາຍຕໍ່ໄປອີກກໍຍັງໄດ້ ຍິ່ງທາດເປັນງ່ອຍແບບນັ້ນ ເຂົາກໍຍິ່ງບໍ່ມີຄວາມໝາຍອີ່ຫຍັງ ໃນສະໄໝນັ້ນບໍ່ມີກົດໝາຍໃດທີ່ປົກປ້ອງສິດທິ ຂອງຄວາມເປັນທາດ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເປັນຄົນດີຂອງນາຍຮ້ອຍຄົນນີ້ ເຂົາເມດຕາທາດຜູ້ທີ່ໜ້າສົງສານ ໃນຖານະທີ່ເປັນເພື່ອນຮ່ວມໂລກກັບເຂົາ ນາຍຮ້ອຍຄົນນີ້ຈຶ່ງຖ່ອມຕົວລົງ ແລະ ໄປຂໍຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຢຊູ ເປັນພາບທີ່ດີງາມເຫຼືອທີ່ສຸດ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງປະທັບໃຈໃນຄວາມດີຂອງເຂົາຢ່າງມາກມາຍ ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ເຮົາບໍ່ເຄີຍພົບຜູ້ໃດທີ່ມີສັດທາຫຼາຍປານນີ້ ແມ້ກະທັ້ງຄົນອິດສະຣາເອນ ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງກ່າວກັ ບນາຍຮ້ອຍນັ້ນວ່າ ຈົ່ງກັບຄືນເມືອເຮືອນຂອງເຈົ້າສະເຖາະ ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າ ໃນທັນໃດນັ້ນ ທາດຂອງເຂົາກໍເຊົາດີເປັນປົກກະຕິ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ພຣະເຢຊູຊົງມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ທາດທີ່ເຈັບ ປ່ວຍ ຂະນະດຽວກັນພຣະອົງກໍຊົງເມດຕາຕໍ່ຊາຍຜູ້ທີ່ມີຄວາມເມດຕາຄົນນີ້ ທັງທີ່ເຂົາເປັນນາຍທະຫານ ການເຫັນຄົນຕາຍເປັນເລື່ອງຂອງທຳມະດາ ເພາະເຂົາເອງກໍເຄີຍຂ້າຄົນມາແລ້ວຢ່າງມາກມາຍ ກ່າຍກອງ ແລ້ວແຕ່ເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງຄວາມມາເມດຕາຢູ່ໃນທາດຂອງໂຕເອງຄົນນີ້ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງຍອມຮັບ ພຣະອົງຈຶ່ງຮັກສາທາດຄົນຄົນນັ້ນ ແມ້ວ່າບໍ່ໄດ້ເຫັນໜ້າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສຳຜັດກັບໂຕຂອງພຣະ ອົງເອງກໍຕາມ ແຕ່ການສະແດງອອກຂອງພຣະເຢຊູ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນນັ້ນໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ມະນຸດທຸກຊາດທຸກພາສາ ເພາະໃນສະໄໝນັ້ນ ຄົນຢິວອິດສະຣາເອນເຂົາ ບໍ່ຍອມຄົບກັບຄົນຕ່າງຊາດ ເຂົາຖືວ່າຄົນຊາດອື່ນນັ້ນຕ່ຳຕ້ອຍກວ່າຕົນເອງ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຄົນໂຣມັນທີ່ມາກົດຂີ່ພວກເຂົາ ເຂົາກໍຍິ່ງກຽດຊັງຫຼາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ພຣະເຢຊູບໍ່ເຄີຍຄິດແບບນັ້ນເລີຍ ພຣະອົງກັບຍົກຍ້ ອງນາຍຮ້ອຍຄົນນີ້ ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ບ່ອນນັ້ນມີຄວາມງຶນງົງ ພຣະເຢຊູຍົກຍ້ອງຊາດທີ່ເປັນສັດຕູຕໍ່ຊາດຂອງໂຕເອງໄດ້ຢ່າງໃດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄຸນນະສົມບັດຢ່າງດຽວຂອງນາຍຮ້ອຍຄົນນີ້ ກໍຄືຄວາມເ ຊື່ອ ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ມີລິດອຳນາດຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດຂອງມະນຸດໄດ້ ເຂົາເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນສົມບັດຂອງຄົນຢິວ ຫຼື ອິດສະຣາເອນເທົ່ານັ້ນ ພຣະອົງເປັນຂອງຄົນທຸກຊາດທຸກພາສາ ໃ ຜທີ່ມີຄວາມເຊື່ອກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາຈາກພຣະອົງ ນີ້ແຫຼະຄືເຫດຜົນຂອງການມາເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະອົງ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຈາກການສະແດງອອກຂອງພຣະເຢຊູນີ້ເອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາໄ ດ້ເຫັນວ່າ ພຣະອົງຄືພຣະເຈົ້າຂອງຄົນທັງໂລກ ເຖິງແມ່ນວ່າຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພຣະອົງບໍ່ເຄີຍອອກຈາກບ້ານເມືອງຂອງພຣະອົງໄປໃສ ແຕ່ຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງກໍຂະຫຍາຍໄປຈົນ ທົ່ວ ແມ້ແຕ່ຄົນຕ່າງຊາດກໍເຂົ້າໄປຫາພຣະອົງໄດ້ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແບບຢ່າງອັນດີງາມນີ້ເອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕະຊົນຈຳນວນມາກມາຍຖືເປັນການປະຕິບັດໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນມະນຸດທີ່ຕົກທຸກໄ ດ້ຍາກ ໂດຍບໍ່ແຍກເຂົາແຍກເຮົາວ່າເປັນຄົນຊົນຊາດໃດ ເຮົາທຸກຄົນກໍຄວນມີຄວາມຮູ້ສຶກແບບນີ້ ລອງນຶກວາດພາບເບິ່ງຕີວ່າ ຖ້າຊາວໂລກນີ້ຫາກຄິດແບບພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວ ຫຼືຫາກມີຄວາມຮັກຢ່າງພຣະ ເຢຊູທີ່ມີຄວາມຮັກຕໍ່ສັງຄົມໂລກນີ້ແລ້ວ ແນ່ນອນວ່າ ໂລກນີ້ຄົງຈະມີຕັ້ງແຕ່ສັນຕິສຸກຢ່າງແນ່ນອນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມາຮອດນີ້ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງອີກແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະ ບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະ ຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍ ເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍ ຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼືຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ